ການສ້າງເຂື່ອນເພື່ອຕອບສະໜອງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ໃນຂົງເຂດ ຈະນຳຜົນດີມາໃຫ້ສັງຄົມ ແຕ່ຖ້າການສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານເຂື່ອນເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນໃນການ ຈັດການເຂື່ອນ ເພື່ອຈຳກັດຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ຫຼື ລະບົບນິເວດຖືກທຳລາຍໄປແລ້ວ ກໍຈະບໍ່ສາມາດກັບເອົາຄືນມາໄດ້ ຈຸດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ຊຶ່ງ ດຣ ອານຸລັກ ກິດຕິຄຸນ ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື CEO ຂອງກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼື MRC ແມ່ນເຫັນພ້ອມນຳ ແຕ່ປາກົດວ່າ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງລ່າສຸດທີ່ ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງເມື່ອເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້ ມີແຕ່ສອງປະເທດ ຄືຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍເທົ່ານັ້ນ ໃນສີ່ປະເທດສະມາຊິກຂອງ MRC ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນສູງຕໍ່ການອະນຸລັກສິ່ງ ແວດລ້ອມໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ອີງຕາມການສັງເກດ ຂອງທ່ານ Brian Eyler ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສກ່ຽວກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການພະລັງງານ ນ້ຳ ແລະ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການພັດທະນາ ໃນເຂດເອ ເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງສູນກາງ Stimson ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ I do think that the Vietnamese Prime Minister
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການປະກາດ ແລະ ຄຳປາໄສຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນສູງສຸດ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະມີໂຄງ ການພາຍໃນປະເທດໃໝ່ ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມພາຍໃນປະເທດໃໝ່ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ສຳລັບຫວຽດນາມ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແມ່ນໄດ້ ທຸ່ມເທເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ວ່າ ດຣ ອານຸລັກ ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານຂອງ MRC ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສີ່ປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ອະທິບາຍວ່ າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ປະຊາຊົນ 60 ກວ່າລ້ານຄົນເພິ່ງພາອາໄສໃນການຫາລ້ຽງຊີບຢູ່ນັ້ນ ແນ່ນອນ ປະເທດເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຕ້ອງໄດ້ມີໂຄງການອະນຸລັກສິ່ງແ ວດລ້ອມຂອງຕົນເອງນຳ ເພາະຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນບໍ່ເກີດມາຈາກແຕ່ການສ້າງເຂື່ອນໃນຕອນເທິງແມ່ນ້ຳຂອງເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອ າກາດ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນອີກດ້ວຍ ທ່ານເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຫວຽດນາມກຳລັງເຮັດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຕໍ່ VOA ວ່າ ເຂົາເຈົ້າກະ rely on transboundary cooperation ຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ ບໍ່ພຽງພໍ ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເຮັດ ອ່າ ສິ່ງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງພາຍໃນປະເທດເອງ ເພາະວ່າບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຫວຽດນາມ ມັນມີ 3 ອັນເນາະ ໜຶ່ງ ມັນຈາກ ມາຈາກເທິງພຸ້ນ ສອງ ມາຈາກ climate change ສາມ ເປັນບັນຫາທີ່ວ່າ ຄວາມພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເອງ ຫຼືການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະກະມີໂຄງການຫຼາຍໆໂຄງການ ທີ່ວ່າ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດ ກຳປູເຈຍຄືກັນ ລາວຄືກັນ ໄທຄືກັນ ເມື່ອຖາ ມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດລາວນັ້ນ ດຣ ອະນຸລັກ ຕອບວ່າ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນດ້ານກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຊຶ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ ເພິ່ນກະມີການພັດທະນາທາ ງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອວ່າມາຊ່ວຍບໍລິຫານນ້ຳໃນສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊັ່ນວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ເກົາຫຼີ ມາຊ່ວຍເລື່ອງສ້າງລະບົບ ສ້າງຄູ່ມື ສ້າງຄວາມສາມາດອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ແລະກໍມີ MRC ເ ນາະ ທີ່ຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມສາມາດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງຊ່ຽວຊານ ເຊັ່ນທ່ານ ໄອເລີ ທີ່ທຳການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕິດຕາມບັນຫານີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ພັດເຫັນວ່າ ໃນການສ້າງເຂື່ອນສອງແຫ່ງໃສ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອ ງໃນເຂດຂອງລາວນັ້ນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ MRC ໄດ້ດີຫຼາຍ ແຕ່ການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ໃນສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານປາ ແລະ ຊີວະພັນນານາຊະນິ ດ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຍັງຂາດເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢູ່ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດດັ່ງນີ້ The government of Laos, we have to remember, is not, doesn't have a strong toolbox to be a good. ລັດຖະບານລາວ ເຈົ້າຕ້ອງຢ່າລືມວ່າ ບໍ່ມີກ່ອງເຄື່ອງມືໃນການຈັດການບັນດາເຂື່ອນເຫຼົ່ານີ້ ສະນັ້ນລະ ມັນຈຶ່ງພາໃຫ້ຕ່າງປະເທດຢາກເຂົ້າມາສ້າງເຂື່ອນໃນລາວຫຼາຍ ຝຣັ່ງ ໄທ ຈີນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທ ດອື່ນອີກ ແລະ ບັນດາຜູ້ສ້າງເຂື່ອນບາງຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດສູງ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນກໍບໍ່ມີ ສະນັ້ນ ມີບັນຫາຢູ່ໃນລາວ ເຊັ່ນວ່າ ການປ່ອຍນ້ຳອອກມາໃນລະດູຝົນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊຸມ ຊົນຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຊາບ ແລະ ລັດຖະບານລາວມີກົດລະບຽບວ່າ ພວກເຮັດເຂື່ອນບໍ່ສາມາດເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານລາວບໍ່ມີວິທີທີ່ຈະບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບນັ້ນໄດ້ ບັນຫານີ້ແມ່ນໜ້າເປັນຫ່ວງ ແລະ ຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນໂດຍຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ MRC ຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມສະເໜີໃຫ້ລາວ ແລະ ຈີນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບ ຽບໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດການເຂື່ອນໄຟຟ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ ອີງຕາມທ່ານ ໄອເລີ ເວົ້າ ບົວສະຫວັນ VOA